۽ ماڻهن مان ڪي اهڙا آهن جي چوندا آهن ته الله تي ايمان آندو اٿئون پوء جڏهن الله جي واٽ ۾ ان کي ڪو ايذاء پهچايو ويندو آهي تڏهن ماڻهن جي ايذائن کي الله جي عذاب وانگر سمجهندو آهي ۽ جيڪڏهن تنهنجي پالڻهار وٽان ڪا مدد ايندي آهي ته چوندا آهن ته بيشڪ اسين اوهان ساڻ هئاسون. جيڪي جهان وارن جي دلين ۾ آهي سو الله چڱي طرح ڄاڻندڙ نه آهي ڇا؟